SBS Radio ລາວ ເງິນໜໍເງິນ ຜົນເສຍຫາຍທີ່ກຳເນີດເກີດມາຈາກມາດຕະການ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຖິງຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ຈຳຕ້ອງໄປຖອນເອົາເງິ ນເອົາຄຳຈາກກອງເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກມາໃຊ້ມາສອຍກ່ອນເວລາ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຕ້ອງການເງິນເພີ່ມ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມແຕ່ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການເງິນເວົ້າວ່າ ມັນເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະລື້ມພິຈາລະນ າເບິ່ງສະຖານະພາບສະຖານະການຂອງເງິນ Superannuation ຂອງເຮົາ ຕໍ່ແຕ່ໂຄວິດ-19 ອາລະວາດມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈຳນວນຄົນວ່າງງານໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທະວີຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນລະ ດັບ 7.5 ເປີເຊັນແລ້ວ ນີ້ເປັນຕົວເລກທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ແຕ່ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 1988 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມັນກໍຍັງປູດທະວີຂຶ້ນຢູ່ ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ມູນເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ຈາກ ABS ຫ້ອງການສະຖິຕິອົດສະເຕຣເລຍ ຂໍ້ມູນຂອງ Australian Prudential Regulation Authority ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 3 ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ໄປຈົກເອົາເງິນເອົາຄຳຈາກເບ້ຍບຳນານ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມາໃຊ້ມາຈ່າຍມາກິນ ກ່ອນທີ່ ຈະມີສິດໄດ້ຮັບມັນ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເປີດໂອກາດໃຫ້ກະທຳດັ່ງນັ້ນໄດ້ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄວນຮູ້ແມ່ນທີ່ວ່າ Services Australia ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການເງິນໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໂດຍບໍ່ຄິດຄ່ າຫຍັງ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກະທຳການຕັດສິນໃຈໃນດ້ານການເງິນໂດຍມີເຫດມີຜົນ ນີ້ແມ່ນມີໄວ້ບໍລິການເປັນຫຼາຍພາສາ Justin Bott ພະນັກງານກິດຈະການຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນເວົ້າວ່າ ໂຄງການທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເອົາເງິນເອົາຄຳກ່ອນເວລາຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີໄວ້ບໍລິການແກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທຸກໆຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດເກນ ອັນວ່າຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແມ່ນໝາຍເຖິ ງຄົນ Australian ແລະ ທຸກໆຄົນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ Justin Bott ຊີ້ແຈງວ່າ ລະຫວ່າງດຽວນີ້ຫາວັນທີ 31 ທັນວາປີນີ້ ເຮົາຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາເງິນເທື່ອດຽວເປັນກ້ອນເຖິງ 10,000 ໂດລາ ເຮົາຕ້ອງເປັນຄົ ນສັນຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼື ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນວ່າງງານ ຫຼື ສາມາດໄດ້ຮັບເງິນການຄ້ຳຈູນລາຍໄດ້ດັ່ງເບ້ຍ JobSeeker ຫຼື ພາຍຫຼັງວັນທີ 1 ມົກກະລາ ເຮົາຖືກເອົາອອກວ ຽກ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງເຮົາລົ້ມເພພັງລົງ ຫຼື ຈຳນວນຊົ່ວໂມງຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຮົາຕົກຕ່ຳລົງພາຍໃນ 20 ເປີເຊັນ ຫຼື ກຳໄລຂອງທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍຂອງເຮົາຕົກຕ່ຳລົງພາຍໃນ 20 ເປີເຊັນ ດ້ວຍເຫດນີ້ຖ້າຫາ ກເຮົາຢູ່ໃນກໍລະນີຕ່າງໆນັ້ນ ເມື່ອນັ້ນເຮົາສາມາດໄປຫາ ATO ຫ້ອງການເກັບພາສີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍຜ່າຜ່ານ myGov Account ແລ້ວປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອຈະເອົາເງິນ 10,000 ໂດລາຂອງເຮົາອ ອກຈາກບັນຊີເງິນບຳນານ Superannuation ຂອງເຮົາ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຊົ່ວຄາວເດ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄດ້ເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເທື່ອດຽວ ກ່ອນໜ້າເດືອນກໍລະກະດາ ເມື່ອທີ່ຄົນສັນຊາ ດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ມີສິດເອົາເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຖິງ 10,000 ໂດລາ ໃນປີການເງິນ 2020-2021 ແຕ່ຍານາງ Jane Lewis ທະນາຍຄວາມຂັ້ນສູງຂອງ Financial Right Legal Center ເວົ້າວ່າ ມີ ພື້ນຖານຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ຄືກ່ອນໜ້າວິກິດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຊົ່ວຄາວ ຖອນເອົາເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍຕື່ມ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຊົ່ວຄາວ ທີ່ ອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ສາມາດເອົາເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ນີ້ແມ່ນຮວມດ້ວຍຄົນນິວຊີແລນ ການເອົາເງິນ Superannuation ກ່ອນເວລາ ແມ່ນສຳລັບຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນວິກິດການເງິນ ແລະ ຄົນທີ່ ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ 65 ປີ ທີ່ກິນເບ້ຍລ້ຽງອັນໃດອັນໜຶ່ງຈາກ Centrelink ໃນໄລຍະ 39 ສັບປະດາ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານີ້ ອີງຕາມ ATO Australian Taxation Office ຫ້ອງການເກັບພາສີ Australia ການເອົາເງິນ Superannuation ກ່ອນເວລາ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຫ້ເອົາໄດ້ 10,000 ໂດລາ ແລ ະ 10,000 ໂດລານີ້ຈະຖືກເກັບພາສີລາຍໄດ້ລະຫວ່າງ 17-22 ເປີເຊັນ ຍົກເວັ້ນສຳລັບກໍລະນີທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍາກຊາຮ້າຍແຮງໃນດ້ານການເງິນ ຫຼື ທີ່ເປັນຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກເຮົາຕ້ອງການເງິນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອການປິ່ນປົວໃນດ້ານການແພດ ຫຼື ການຂົນສົ່ງໃນດ້ານການແພດ ສຳລັບເຮົາເອງ ຫຼື ຄົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສເຮົາ ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຂາຍບ້ານຂາຍເຮືອນ ຖ້າເຮົາຕ້ ອງການເງິນເພື່ອເສຍຄ່າຊະນະປະກິດສົບ ຫຼື ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງຄົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສເຮົາ ຫຼື ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພົວພັນກັບອາການໃນດ້ານການແພດ ທີ່ເປັນການປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້ຂອງເ ຮົາເອງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສເຮົາ ຍານາງ Jane Lewis ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາເບິ່ງການເອົາເງິນ Superannuation ກ່ອນໜ້າການໄປບຳນານ ໂດຍການມອງເບິ່ງທຸກວິທີທາງ ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະຊີ້ຂາດແທ້ໆ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ໃນບາງກໍລ ະນີ ການເອົາເງິນບຳນານ Superannuation ອາດດີກວ່າທີ່ຈະໄປປະກາດຕົນ ປະກາດໂຕເປັນຄົນຖັງແຕກ ຄືເຈັ່ງກະລ່າງ Bankrupt ອີງຕາມກອງເງິນ ASFA ຄື Association of Superannuation Funds of Australia ບຸກຄົນສ່ວນຕົວຈະຕ້ອງການເງິນປະມານ 27,902 ໂດລາ ແລະ ສຳລັບຄູ່ ຜົວເມຍຈະຕ້ອງການ 40,380 ໂດລາ ເພື່ອຈະຢູ່ກິນຕາມລີລາຊີວິດອັນພໍໄປພໍມາປານກາງ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄປບຳນານ ຕົວເລກຂອງປີ 2017-2018 ຈາກ ABS ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນເງິນບຳນານ Superannuation ທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວ ສ ຳລັບຜູ້ຍາ ຜູ້ຍິງແມ່ນ 45,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ແລະ ສຳລັບຜູ້ຊາຍແມ່ນ 65,000 ໂດລາຕໍ່ປີ Dan Hewitt ທີ່ເປັນຜູ້ແນະນຳໃນດ້ານການເງິນຢູ່ທີ່ Financial Framework ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກຸງ Perth Western Australia ປະເທດ Australia ເວົ້າວ່າ ຄົນສ່ວນມາກບໍ່ມີເງິນມີຄຳພຽງພໍຢູ່ໃນ ແລະ ນອກກາ ນເງິນບຳນານ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈະຄ້ຳຈູນການບຳນານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ການຕັດສິນໃຈເອົາເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ອນເວລາ ຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນເງິນບຳນານ Superannuation ຂ ອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງມາກມາຍ ທີ່ແມ່ນເພື່ອໄປບຳນານ ບາດເຖິງກະສຽນບຳນານແລ້ວ ທ່ານ Hewitt ຊີ້ແຈງວ່າ ຍ້ອນວ່າເຮົາເອົາເງິນ 10,000 ໂດລາໃນຂັ້ນອາຍຸ 50 ປີ ເມື່ອເຮົາເລີ່ມມີຄວາມຕ້ອງການອັນແທ້ຈິງ ໃນເ ມື່ອບຳນານທີ່ແມ່ນກາງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ເງິນ 10,000 ໂດລາທີ່ເຮົາເອົາອອກຈາກບັນຊີເງິນ Superannuation ຂອງເຮົານັ້ນ ແມ່ນເພື່ອນຳໄປໝູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເປັນເວລາເຖິງຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ ທີ່ເຮົາຫວັງວ່າມັນຈະໃຫ້ກຳໄລຈາກ 10,000 ໂດລານັ້ນ ເຕີບໂຕທະວີຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາ ເພື່ອວ່າ 10,000 ໂດລານັ້ນ ຈະກັບກາຍເປັນເງິນຫຼາຍກວ່າ 25,000 ໂດລາ ຫຼື 30,000 ໂດລາ ທີ່ເປັນເງິນທີ່ເຮົາສູນເສຍໄປໃນໄລຍະຍາວນານນັ້ນ ນີ້ຖ້າຈະເວົ້າແບບແປນໆແລ້ວ ແມ່ ນວ່າເຮົາເອົາເງິນ 10,000 ໂດລາອອກມາໃຊ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກນຳໄປໝູນໃຫ້ເຮົາ ເພື່ອເຮົາຈະໄປບຳນານ ໃນເມື່ອເຮົາເຖິງອາຍຸການບຳນານແລ້ວ ນີ້ແປວ່າເຮົາສູນເສຍລາຍໄດ້ມາກມາຍຈາກເງິນ 10,000 ໂດລາ ທີ່ເຮົາເອົາອອກມາໃຊ້ກ່ອນນັ້ນ ແທນທີ່ຈະເອົາມັນໄປໝູນເງິນໝູນຄຳໄວ້ຖ້າເຮົາ ແຕ່ Justin Bott ພະນັກງານກິດຈະການຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ຄົນທີ່ເອົາເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ອນເວລາຢ່ າງມາກມາຍນັ້ນ ອາດຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍເງິນທີ່ຈະໄດ້ຈາກປະກັນໄພຢ່າງມາກມາຍ ເຊັ່ນ ປະກັນການຕາຍ ຫຼື ພິການ ນີ້ແປວ່າເຮົາຕ້ອງຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ ແລະ ຈະສູນເສຍຫຍັງແດ່ ທ່ານ Hewitt ຕົກສະເງີ້ຢ່າງດີອົກດີໃຈນຳທີ່ວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານທີ່ເປັນຄົນທີ່ອາຍຸແກ່ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ບໍ່ເອົາເງິນເອົາຄຳຈາກເງິນ Superannuation ກ່ອນເວລາ ໃນໄລຍະວິກິດ ໂຄວິດ-19 ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ສຳລັບຄົນ migrant ຄືຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ໃນໄລຍະບໍ່ດົນນານປານໃດ ແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າມີເງິນ Superannuation ໜ້ອຍກວ່າຄົນອົດສະຕຣາລຽນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດ ວຽກເຮັດການຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍນີ້ບາງທີພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າເງິນທີ່ມີຢູ່ໃນບັນຊີບຳນານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີໜ້ອຍ ແລ້ວເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນເອົາມັນອອກມ າໃຊ້ກ່ອນເວລາ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເງິນນັ້ນມີຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ ທ່ານຄິດວ່າຄົນ migrant ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ກໍປະຢັດເງິນປະຢັດຄຳໄວ້ ແລະ ອາດສາມາດຜ່າຜ່ານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆນັ້ນໄ ດ້ດີກວ່າ ຍ້ອນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມັກລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການເງິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມເອກະສານຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ທີ່ມີອອກມາໂດຍ Australian Human Rights Commission ແມ່ນວ່າຜູ້ຍິງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄປບຳນາ ນໂດຍມີເງິນມີຄຳບຳນານ 157,000 ໂດລາ ຜູ້ຊາຍນັ້ນແມ່ນມີ 270,710 ໂດລາ ແນວໂນ້ມອັນໜ້າວິຕົກນີ້ແມ່ນທີ່ວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ໃກ້ຈະໄປບຳນານແລ້ວ ບໍ່ມີເງິນ Superannuation ຈັກດີ້ເລີຍ Whitely Bradford ທີ່ເປັນຄູດ້ານເງິນ Superannuation ແລະ ການວາງແຜນໃນດ້ານການເງິນ ຢູ່ນະທີ່ Griffith Business School ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຍິງ ມັກຈະຫຼ້າຫຼັງໃນດ້ານເງິນ Superannuation ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກການເຮັດວຽກເຮັດການ ໃນການດູແລລູກໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຍານາງ Bradford ເຫັນວ່າ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍ ຫຼື ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໂດຍແບບເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ເລື້ອຍໆໄປບໍ່ຫົວຊາເຖິງການເສຍຄ່າເງິນ Superannuation ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ທີ່ພວກເຂົາ ເຈົ້າຄວນເສຍຄວນຈ່າຍໄວ້ ຍານາງສະເໜີໃຫ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ໂດຍເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ຈົ່ງເສຍຄ່າ Superannuation ດັ່ງລູກຈ້າງອື່ນໆ ເພື່ອຜົນໄດ້ຜົນດີໃນດ້ານເສຍຄ່າພາສີລາຍໄດ້ ທີ່ທັງກໍແມ່ນເພື່ອທ້ອນເງິນໄ ວ້ດ້ວຍ ເງິນ Superannuation ຖືກເກັບພາສີລາຍໄດ້ 15% ແຕ່ຫາກເຮົາເສຍຄ່າພາສີນັ້ນໃນຂັ້ນກາງ 32.5% ແລ້ວເຮົາເອົາເງິນເຂົ້າໃສ່ບັນຊີ Superannuation ກ່ອນຖືກເກັບພາສີ ແມ່ນເຮົາມີສິດເສຍໄວ້ກ່ອນການຖືກເກັບພາສີ 25,000 ໂດລາ ເຂົ້າໃສ່ເງິ ນ Superannuation ແລະ ນີ້ມີຜົນໄດ້ຜົນດີເຕີບຈາກແນວຄິດໃນດ້ານພາສີລາຍໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາຢູ່ໃນພວກທີ່ຖືກເກັບພາສີລາຍໄດ້ໃນຂັ້ນຕ່ຳກວ່າ ຕົວຢ່າງ ເຮົາມີລາຍໄດ້ 18,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ທີ່ເຮົາອາດບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າພາສີ ແມ່ນວ່ າເຮົາສາມາດເອົາເງິນເຂົ້າໃສ່ເງິນ Superannuation ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກເກັບພາສີແລ້ວ ແລະ ກໍຈະມີເປີເຊັນຫຼາຍທີ່ຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທີ່ລັດຖະບານຊ່ວຍເສຍໃຫ້ນຳ ອີງຕາມ Xavier O'Halloran ຜູ້ອຳນວຍການ Superannuation Consumer Australia ແມ່ນວ່າມັນກໍມີສິ່ງທີ່ມີໄ ພອັນຕະລາຍຂຶ້ນນຳ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຄືມີນັກຕົວະນັກຕົ້ມນັກຕຸ໋ນ ແລະ ຄົນບໍ່ດັກບໍ່ດີຕ່າງໆນານາ ທີ່ຢາກໄດ້ເງິນ Superannuation ຂອງເຮົາ ທີ່ທ່ານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງລະມັດລະວັງແທ້ໆ ກ່ຽວກັບອີເມວ ແລະ ກ ານໂທມາຫາຕ່າງໆນານາ ເພາະອາດຈະມີການຕົວະຕົ້ມຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຕ່າງໆນານາ ແລະ ໂດຍນານາວິທີການ ໃນປີ 2019 Scamwatch ລາຍງານວ່າການຕົວະຕົ້ມຕ່າງໆທະວີຂຶ້ນ 90 ເປີເຊັນ ໃນການທຽບເທົ່າກັບປີ 2018 ທີ່ ເຈາະຈົງໃສ່ຄົນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານທີ່ບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ໃນປີກາຍຊື່ໆ ກໍລະນີການຕົວະຕົ້ມກັນຕົກເປັນ 7,000 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຜູ້ທີ່ຖືກຕົວະຕົ້ມເປັນຄົນທີ່ພາສາອັງກິດບໍ່ເປັນພາສາເຄົ້າຂອງພວ ກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ນີ້ຕົກເປັນເງິນເຖິງປະມານ 14 ລ້ານໂດລາ ແລະ ພວກທ່ານຮູ້ວ່າມີການລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ຊຸມຊົນຄົນໄທຖືກເຈາະຈົງໃສ່ໂດຍສະເພາະ ໂດຍນັກຕົ້ມນັກຕົວະນັກຕຸ໋ນຕ່າງໆ ບາງຄັ້ງຜູ້ຕົວະຕົ້ມ ປາກເວົ້າພາສາທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈດ້ວຍ ທີ່ອາດເປັນການເຮັດໃຫ້ໄວ້ເນື້ອວາງໃຈພວກເຂົາ ທ່ານບົດຊີ້ແຈງວ່າ ກະທັ້ງທີ່ຖ້າຫາກວ່າໃນຂະນະນີ້ ເຮົາບໍ່ມີແຜນການຈະຖອນເອົາເງິນ Superannuation ອອກມາກໍຕາມ ແມ່ນວ່າ ມັນແມ່ນແນວຄິດອັນຈົບດີທີ່ຈະຮູ້ຈະຊາບເຖິງສະຖານະພາບຂອງເງິນ Superannuation ຂອງເຮົາ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ບໍລິສັດທີ່ດູແລເງິນ Superannuation ຂອງເຮົາຈະລາຍງານສະຖານະພາບການເງິນ Superannuation ຂອງເຮົາໃຫ້ຊາບໂດຍເປັນລ າຍລັກອັກສອນ ແລະ ໂດຍເປັນທາງການເປັນປະຈຳ ຄັນເວົ້າກ່ຽວກັບເງິນຄຳແລ້ວມັນສຳຄັນແທ້ໆ ໂດຍນີ້ຂໍເນັ້ນວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນສາລະຄະດີນີ້ ຫຼືວ່າບົດຂຽນບົດອ່ານນີ້ ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ການແນະນຳ ລ້າໆ ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນເພື່ອນຳໄປບັນຍັດໃສ່ສະຖານະການສະຖານະພາບຕ່າງໆໃດໆ ເພື່ອຫາເອົາຄວາມແນະນຳ ໃຫ້ລົມກັນກັບຜູ້ແນະນຳການເງິນຂອງທ່ານ ຫຼື ໂທຫາ National Debt Helpline ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ສຳລັບການປຶ ກສາຫາລືໃນດ້ານການເງິນ ຄືໂທຫານ້ຳເບີໂທລະສັບ 1800 007 007 ສຳລັບຂໍ້ມູນການເງິນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ